شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىسىنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
ئامېرىكىن نېۋىز تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى نويابىردىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتايدىكى بالىلار ۋە ياشانغانلار ئارىسىدا سىرلىق بىر نەپەس يولى يۇقۇملۇق كېسىلى شىددەت بىلەن تارقىلىشقا باشلىغان. خىتاي دائىرىلىرى سەھىيە تارماقلىرىغا يېڭىدىن تارقىلىۋاتقان بۇ يۇقۇملۇق كېسەللىكنىڭ يەنىمۇ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە كونترول قىلىشقا بۇيرۇق چۈشۈرگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە تېببىي خادىملاردىن بۇ ۋىرۇسلۇق كېسەللىكلەرنىڭ ھەقىقىي سەۋەبىنى تېپىپ چىقىشنى تەلەپ قىلغان، شۇنداقلا بۇ كېسەللىكنىڭ ھازىرقى تارقىلىش ئەھۋالىنى ئاشكارىلىماسلىقنى بىلدۈرگەن. خىتايدىكى ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي ئەمەلدارىنىڭ دېيىشىچە خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭنىڭ بۇ سىرلىق نەپەس يولى كېسەللىكىنى ئۆپكە ياللۇغى ياكى تارقىلىشچان زۇكام دەپ ئاتاش ئارقىلىق ئۇنىڭ خىتاي جەمئىيىتىگە ۋەھىمە پەيدا قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىلىق مەخپىي كۆرسەتمە بەرگەن ئىكەن دەۋر گېزىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق چەت ئەل ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ئاتالمىش ئۆپكە ياللۇغى ياكى تارقىلىشچان زۇكام توغرىسىدا خەۋەر بېرىشىگە يول قويۇلمىغان خىتاي دۆلەت ئىچىدىكى تاراتقۇلارنىڭمۇ بۇ يۇقۇم توغرىسىدا خەۋەر بېرىشى چەكلەنگەن خىتاي ئىچىدە ھەتتا بۇ يۇقۇملۇق ۋىرۇسنىڭ ئامېرىكىدىن خىتايغا كىرگەنلىكى ھەققىدىكى تور مۇنازىرىلىرىمۇ كۆرۈلۈشكە باشلىغان دەۋر گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا يۇقۇملىنىش ھازىر قۇرامىغا يەتكەنلەرگە قاراپ كېڭەيگەن دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى خىتاي ھۆكۈمىتىدىن بۇ يۇقۇملۇق كېسەللىكنىڭ كونكرېت ئەھۋالى ھەققىدە ئېنىق مەلۇمات بېرىشنى تەلەپ قىلغان.
ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مەخسۇس خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى كەچتە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر، تىبەت ۋە خوڭكوڭلۇق پائالىيەتچىلەر پايتەخت ۋاشىنگتوندىكى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى بىناسىنىڭ ئالدىغا يىغىلىپ، ئۆتكەن يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىردا ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئوت پاجىئەسى سەۋەبىدىن پۈتكۈل خىتايدا قوزغالغان ئاق قەغەز ھەرىكىتىنىڭ بىر يىللىقىنى خاتىرىلىگەن ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گاللېگېر بۇ يىغىلىشقا قاتنىشىپ سۆز قىلغان ئۇ ئۈرۈمچىدىكى ئوت پاجىئەسى سەۋەبىدىن قوزغالغان ئاق قەغەز ھەرىكىتىگە يۇقىرى باھا بەرگەن ۋە خىتايدىكى ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ئەيىبلىگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، نامايىشچىلار جىمجىت ھالدا كۆتۈرگىنى گەرچە قەغەز ئاق بولسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقى ۋە نېمىگە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقى ھەممىمىزگە ئايان. ئۇلار پۈتكۈل خىتايدىكى ئاۋام خەلقنىڭ ئاۋازى بولدى. ئۇلارنىڭ نېمە دېمەكچى بولغىنىنى پۈتكۈل خىتاي خەلقى ۋە ھەتتا چەت ئەللىكلەرمۇ بىر قاراپلا ئۇقتى. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندىمۇ بۇ يىغىلىشقا قاتناشقان. ئۇ يىغىلىش داۋامىدا سۆز قىلىپ، ئۆتكەن يىلى خىتاينىڭ چېكىدىن ئاشقان كوۋىد قامالى سەۋەبلىك ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتىدە ھاياتىدىن ئايرىلغان كىشىلەرگە چوڭقۇر تەزىيەسىنى بىلدۈرگەن. ئۈرۈمچىدىكى ئوت پاجىئەسى سەۋەبىدىن قوزغالغان ئاق قەغەز ھەرىكىتى. ھەرىكىتىنى ئالاھىدە تىلغا ئېلىپ بۇ ھەرىكەتكە ئۆز پىكرىنى بايان قىلغانلىقى ئۈچۈنلا تۇتقۇن قىلىنغان كامىلا ۋايىت قاتارلىق گۇناھسىز ئىنسانلارنىڭ قويۇپ بېرىلىشى لازىملىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېگەن ئەركىن دۇنيادا ياشاۋاتقان ئىنسانلارنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى خىتاينىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى قىلمىشلىرىنى توختىتىش مەسئۇلىيىتى ۋە ۋىجدانىي بۇرچى بار ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزگەن چېكىدىن ئاشقان كوۋىد قامالى ۋە ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان قالايمىقانچىلىق سەۋەبىدىن يۈز بەرگەن ئىدى ئىلگىرى سۈرۈشتۈرۈلۈشىچە خىتاينىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى يۇقۇم قامالى سەۋەبلىك ئوت ئاپىتى يۈز بەرگەندە بىنانىڭ چىقىش ئىشىكى قۇلۇپلاقلىق بولغاچقا ئىچىدىكىلەر سىرتقا قېچىپ چىقالمىغان نەتىجىدە ئاز دېگەندە قىرىق تۆت ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلغان بۇ ۋەقە دەسلەپتە ئۈرۈمچىدە، كېيىن خىتاينىڭ باشقا ئۆلكە شەھەرلىرى ۋە خوڭكوڭدا شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىگە قارشى ئاق قەغەز ھەرىكىتى دەپ ئاتالغان كەڭ كۆلەملىك ئاممىۋى نارازىلىق نامايىشىنىڭ قوزغىلىشىغا سەۋەبچى بولغان ئىدى.
تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، ئۆتكەن بىر ئايدا ئۈرۈمچى خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورت رايونى خىتاي كارخانىلىرىنىڭ قوشنا ئەللەردە ئامبار قۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن شىنجاڭ سىلۇتۇڭ ئۇچۇر تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ چەت ئەلدىكى ئامبىرى قازاقىستاندا قۇرۇلغان بولۇپ بۇ ئامبار ئۈرۈمچى ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلغاندىن كېيىن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ چەت ئەلدە قۇرغان تۇنجى ئامبىرى ئىكەن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ قوشنا ئەللەردىكى ئامبارلىرى زاكاز مال يەتكۈزۈش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن قۇرۇلغان بۇ ئامبارلارنىڭ چەت ئەلدە مال ساقلاش ئوبوروت ۋە پىششىقلاپ ئىشلەش قاتارلىق ئىقتىدارلىرى بار ئىكەن ئېلېكتىرونلۇق سودا ۋە ئۇلارنىڭ بازار ئۈلۈشىنى كېڭەيتىش پۇرسىتى يارىتىپ بېرىدىكەن خىتاي مەنبەلىرىگە ئاساسلىغاندا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ سەككىزىنچى ئايدىكى تاشقى سودا ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتى ئوتتۇز ئالتە مىليارد سەكسەن مىليون يۈەنگە يېتىپ تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى ياراتقان ئالدىنقى سەككىز ئايدا ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئېكسپورت قىممىتى يۈز سەكسەن تۆت مىليارد يەتتە يۈز ئون مىليون يۈەنگە يېتىپ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئەللىك ئۈچ پىرسەنت ئاشقان. ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنس ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئېكسپورتنىڭ رېكورد خاراكتېرلىك يۇقىرى سۈرئەتتە كۆپىيىشىنىڭ بىر مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى دەل ئۇيغۇر رايونىنىڭ قوشنا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن بولغان سودىدىكى جىددىي تەرەققىياتقا مۇناسىۋەتلىك دەپ چۈشەندۈرگەن بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى غەرب دۆلەتلىرى يۈرگۈزۈۋاتقان سودا ئېمبارگولىرى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان زىيانلىرىنى قوشنا دۆلەتلەرگە ھەسسىلەپ كۆپەيتىۋاتقان ئېكسپورت ئارقىلىق تولۇقلىماقچى دەپ كۆرسەتكەن.
بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا ئامېرىكا خىتاي دىپلوماتىيىسىنىڭ دەرۋازىسىنى ئاچقان ئامېرىكىنىڭ سوغۇق ئۇرۇش مەزگىلىدىن بۇيانقى تاشقى دىپلوماتىيە سىياسىتىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەن سابىق ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ھېنرى كېسسىنگېر ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى يۈز يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن گېرمانىيەدىكى يەھۇدىي كۆچمەن ئائىلىسىدە تۇغۇلغان كېسسىنگېرنىڭ كەسپىي ھاياتى ئۇنى ئىلىم پەن ساھەسىدىن دىپلوماتىيە ساھەسىگە ئېلىپ كەلگەن ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ دىپلوماتىيە ۋە تاشقى سىياسىتىدە ناھايىتى ئاكتىپ روللارنى ئوينىغان سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى دەۋرىدىكى ئامېرىكىنىڭ ئاساسلىق دىپلوماتى بولغان ھېنرى كېسسىنگېر بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان ئۇ يەنە ئامېرىكا بىلەن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ يادرو قوراللىرىنى چەكلەش ۋە كونترول قىلىش كېلىشىمى تۈزۈشتە ئامېرىكا ۋيېتنام ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇشتا ئىسرائىلىيە بىلەن ئەرەب دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى دىيالوگ ۋە ئالاقىلەرنى كېڭەيتىشتە مۇھىم كېلىشتۈرگۈچى بولغان ھېنرى كېسسىنگېر بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسى بولغان بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش يەتتىنچى يىلى بىرىنچى ئايغىچە رىچارد نېكسون ۋە گېرالد فوردتىن ئىبارەت ئامېرىكىنىڭ ئىككى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتى مەزگىلىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولغان خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلەت ئىچىدە ئامېرىكا دۈشمەنلىكىنى تەرغىب قىلىدىغان خەۋەر ۋە ماقالىلارغا كۆپ ئورۇن بېرىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ ئەمما كېسسىنگېرنىڭ ۋاپاتى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇنى ماختايدىغان خەۋەرلەرنى ئېلان قىلغان ھەتتا كېسسىنگېرنى خىتاي خەلقىنىڭ كونا دوستى دەپ تەرىپلىگەن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ تەزىيە تېلېگراممىسىدا دوكتور كېسسىنگېرنى خىتاي خەلقى مەڭگۈ ئېسىدە ساقلايدۇ ۋە سېغىنىدۇ دېگەن تەتقىقاتچىلاردىن ئىساك سىتون فىش لىنكىدىندا كېسسىنگېرنىڭ ھاياتىغا قىسقىچە باھا بېرىپ مۇنداق دەپ يازغان كېسسىنگېر ئامېرىكىنىڭ كوممۇنىست خىتاي بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىشىنىڭ ئىشىكىنى ئاچتى ئۇ ۋيېتنام ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇشتا دىپلوماتىيە جەھەتتە مۇھىم رول ئوينىدى ھالبۇكى ئۇنىڭدا خىتاينىڭ تەسىرى مەۋجۇت ئۇنى بەلكىم يىگىرمىنچى ئەسىردىكى ئەڭ قالتىس ئامېرىكىلىقلارنىڭ بىرى دېيىش مۇمكىن ئەمما ئۇ تېخىمۇ ئېھتىياتچان بولۇشى كېرەك ئىدى.
ئامېرىكا تىلشۇناسلىق جەمئىيىتىنىڭ ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان تىللارنى قوغداش كومىتېتى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش ۋە تەشۋىق قىلىش ئۈچۈن كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا تىلشۇناسلىق مۇنەۋۋەر مۇكاپاتى بەرگەن. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى تەسىس قىلىنغان بۇ مۇكاپات شەخسلەرنىڭ ئۆز جەمئىيىتىنىڭ تىلى ئۈچۈن قوشقان تۆھپىلىرىنى تەقدىرلەش ئۈچۈن بېرىلىدىكەن. مەزكۇر خەۋەردە دېيىلىشىچە، يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان تىللارنى قوغداش كومىتېتى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش ئۈچۈن قىلغان خىزمىتى ۋە ئۇيغۇرلار جەمئىيىتىگە قوشقان تۆھپىسىگە باھا بېرىپ مۇنداق دېگەن، ئابدۇۋەلى ئايۇپ ھاياتىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئۇيغۇرلار جەمئىيىتىگە بېغىشلىغان، بولۇپمۇ خەتەرگە قارىماي ئۇيغۇر تىلىنىڭ ساقلىنىشى ۋە داۋام قىلىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن. ئابدۇۋەلىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتۇش ماتېرىياللىرىنى تەرەققىي قىلدۇرغانلىقىنى، ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشقانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئۇنى تىلشۇناسلىق مۇنەۋۋەر مۇكاپاتىغا لايىق كۆردۇق. تىلشۇناسلىق مۇنەۋۋەر مۇكاپاتىغا لايىق كۆرۈلگەن بارلىق شەخسلەرنىڭ مۇكاپاتى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە. يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. مەزكۇر سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز

ئوتتۇزىنچى نويابىر ئەتىگەندە ئامېرىكىنىڭ BDTدىكى باش ئەلچىسى تەشكىللىگەن ئۇيغۇر رايونى ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ھەققىدىكى يېپىق يىغىنىدا خىتاي ۋەكىللىرى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى ۋە ئامېرىكىنىڭ BDTدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى باشچىلىقىدىكى غەرب دىپلوماتلىرىنىڭ كەسكىن سوئاللىرى ئالدىدا جاۋابسىز قېلىپ يىغىن مەيدانىدىن چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان

خىتاي ۋەكىللىرى، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى ۋە ئامېرىكىنىڭ BDTدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى باشچىلىقىدىكى غەرب دىپلوماتلىرىنىڭ كەسكىن سوئاللىرىغا دۇچ كېلىپ، يىغىن مەيدانىنى تاشلاپ چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولغان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋەكىللىرى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنى، يەنى بۈگۈن ئەتىگەندە ئامېرىكىنىڭ BDTدىكى باش ئەلچىسى،

ئىشلىتىشنىڭ سىستېمىلىق ئاسسىمىلياتسىيە پىلانى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، BDTنى بۇنىڭغا قارىتا دەرھال ھەرىكەت قوللىنىشقا چاقىرىق قىلغان.
بۈگۈنكى پائالىيىتىمىز ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك شەكىلدە ئاخىرلاشتى. بۈگۈنكى پائالىيەت بىر قانچە جېنېۋادىكى تەشكىلاتلارنىڭ بىرلىشىشىدە، كانادا، ئامېرىكا دۆلەتلىرىنىڭ قوللىشىدا ئورۇنلاشتى. قىلىشقان بىر پائالىيەت. بۇ پائالىيەتنىڭ مەقسىتى يەنى ئالدىمىزدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىۋېرسال قەرەللىك باھالاش دوكلات باھالاش نېمىسىدە بىرىنچى ئايدا مۇشۇ پۈتۈن BDT ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى خىتاينىڭ دوكلاتىنىڭ كۆزدىن كەچۈرۈشىگە قاتنىشىدۇ ۋە بۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان ئىلتىماسلارنى، تەۋسىيەلەرنى سۇنىدۇ. شۇ جەرياندا بىر ھەپتىلىك مۇشۇ بىر ھەپتىلىك پائالىيىتىمىزنىڭمۇ مەقسىتى مۇشۇ دۆلەتلەرگە. قايسى قايسى مەسىلىلەرنى ئەڭ جىددىي تۇتقان تېما ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا قايسى جىددىي مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا لايىق دېگەن تېمىدا مۇشۇ دىپلوماتلار بىلەن كۆرۈشتۇق ھەم بې دې تېدىكى بۇرۇنقى ئاز سانلىق مىللەتلەر ئالاھىدە دوكلاتچىسىمۇ توغرىلىق نۇرغۇنلىغان بې دې تېدە ئىسپاتلىغان دوكلاتلارنىمۇ ئوتتۇرىغا قويدى مەسىلەن ئۆزىنىڭ دوكلاتى توققۇزىنچى ئايدا چىققان ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر بالىلارنىڭ بالىلارنىڭ مۇشۇ ئائىلىلىرىدىن ئايرىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرغان مەكتەپلىرىگە ئەۋەتىلىۋاتقانلىقى سەككىز يۈز مىڭدىن جىقلىقىنى ئاشكارىلىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇنىڭدىن سىرت يەنە مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئالدىنى ئېلىش ئالدىنى ئېلىش سېنتىر دېگەن بىر تەشكىلات ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قانداق شەكىلدە بولىدىغانلىقى ۋە بې دې تېنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا داۋاملىق تۈردە تۇتقۇن قىلىش سولاش ۋە تۇتقۇنلارغا جىنسىي پاراكەندىچىلىك سېلىش مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش ئاياللارنى تۇغماس قىلىۋېتىش دىنىي ئەركىنلىكنى بوغۇش ۋە يەرلىك خەلقلەرنىڭ مەدەنىيەت مىراسلىرى ھەم تارىخىي ئىزلىرىنى يوقىتىشتەك جىنايەتلەرنى داۋاملىق سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق بىز ئاخىرىدا بې دې تېنىڭ بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلىرىنىڭ يېتەرلىك بولمىغانلىقىنى بۇ ۋەھشىيلىكلەرنى توختىتىش ئۈچۈن BDT-نىڭ فۇنكسىيەلىك رولىنى جارى قىلدۇرۇش كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتۇق. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ باشلىقى رۆشەن ئابباس خانىممۇ بۈگۈنكى BDT يىغىنى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى جەنۋەدىكى بىر قانچە كۈنلۈك بۇ مۇھىم پائالىيەتلەردە نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇلارغا مۇشۇ ئالدىمىزدا بىرىنجى ئاينىڭكى يىگىرمە ئۈچىدىن يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىگىچە جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ھەر بەش يىلدا بىر قېتىم بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەرەپىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇنىۋېرسال قەرەللىك باھالىشىدا بىز ئاشۇ دۆلەتلەرنىڭكى مەيلى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن بولسۇن، مەيلى ئاياللارغا قارتا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان جىنايەتلەر بولسۇن، مەيلى بالىلارنىڭكى ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھەر تۈرلۈك جىنايەتلىرى بولسۇن، ئىشغالىيەتتىكى شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ تۈرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇلارمۇ بۇنى ناھايىتى جىددىي ئېلىپ، ئىنتايىن مۇھىم بولغان سوئاللارنى سورىدى.
بۈگۈنكى بۇ يىغىندا سۆز قىلغان يەر شارى مەسئۇلىيەتچانلىقىنى قوغداش مەركىزىدىن ساۋىتا پاۋېنداي خانىم ھەر قايسى ھۆكۈمەتلەرنى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش يىغىنىدا BDT ئېلان قىلغان دوكلاتقا ھۆرمەت قىلىشنى ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگە كۆز يۇمماسلىقنى

ئۈستىدە مەخسۇس توختىلىپ، كەڭ كۆلەملىك كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىك ئۈستىدە مۇستەقىل تەكشۈرۈشنىڭ جىددىي زۆرۈر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىمۇ بۈگۈنكى يىغىن ھەققىدە پىكىر بايان قىلىپ، سوئاللار ئالدىدا چارىسىز قالغان خىتاي ۋەكىللىرىنىڭ يىغىن مەيدانىدىن قېچىپ چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
باشتا ئامېرىكا، كېيىن كانادا باش ئەلچىسى سۆز قىلدى. ئۇلارمۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي كوممۇنىست رېجىمىنىڭكى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىنى بۇ يىغىننىڭ تەرتىپىگە ئەكەلدى ۋە سابىق BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىق تەكشۈرگۈچىسى شەرقىي تۈركىستاندا ياشاش ئۈچۈن پەقەتلام خىتاي بولۇشتىن باشقا بىر ئامالنىڭ قالمىغانلىقىنى ھەممىسىنى تەپسىلىي شۇ خىتاي ئەلچىخانىسىدىن كەلگەن خادىملارنىڭكى ئالدىدا بۇلار سۆزلەپ ئۆتتى. خىتايلار بۇ سۆزلىگۈچىلەرنىڭكى دىققىتىنى چېچىشقا تىرىشتى. بۇ ئۆتكەندىن كېيىن بىرىنچى قېتىم سۆزنى خىتاي خادىملىرى ئالدى. گېپىنى تۈگەتكەندىن كېيىنلام بۇلار ناھايىتى ئوساللىق بىلەن زالدىن چىكەتتى. پۈتۈن زالدىكى دىپلوماتلار بۇ خىتايلارنىڭكى دىپلوماتلىرىنىڭ قېچىشىنى كۆردى. مەنچە بۈگۈنكى بۇ يىغىندا شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي تەرىپىدىن يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى سۆزلەشكە ۋە دۇنيانىڭ كۈن تەرتىپىدە تۇتۇشتىن قەتئىي ۋاز كەچمەيدۇ دېگەن بۇ سىگنال بېرىلدى. يەنى خىتاي شۇنچىلا كۆپلىگەن مۇسۇلمان دۆلەتلەرنى ۋە ئۈچىنچى ئەلدىكى دۆلەتلەرنى ئالداشقا تىرىشكەن بولسىمۇ، لېكىن ئەركىن دۇنيا، غەرب ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى ئەركىن دۇنيا بۇنىڭغا يول قويمايدىغانلىقىنى، دۇنيادا نۇرغۇنلىغان قالايمىقانچىلىق، ئۇرۇشلار بولۇۋاتقان مۇشۇنداق بىر پەيتتىمۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى بىرلەشمىش مىللەتلەر تەشكىلاتىدا بۇ دۆلەتلەر تەرىپىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن بىرلەشكەن ھالدا بۇنداق بىر پائالىيەتنى ئۆتكۈزۈشى بىز شەرقىي تۈركىستانلىقلار ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر ئامىل دەپ قارايمەن.
زۇمرەتاي ئەركىن خانىممۇ خىتاي ۋەكىللىرىنىڭ يىغىن مەيدانىنى تاشلاپ چىقىپ كەتكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
چېخىيەدە ئېچىلغان خەلقئارا دىنىي ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكى مىنىستىرلار يىغىنىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ يىغىن ھەققىدىكى تەپسىلىي خەۋەرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىزلەر. يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىردىن ئوتتۇزىنچى نويابىرغىچە چېخىيە پايتەختى پراگادا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ۋە ئەقىدە ھەمكارلىقى مىنىستىرلار يىغىنى ئېچىلغان بولۇپ بۇ يىللىق يىغىننىڭ ئاساسلىق تېمىسى مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەر ئاستىدىكى دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتى بولغان چېخىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئېچىلغان يىغىنغا ھەر قايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن دۆلەت ئەربابلىرى ئالاھىدە كومىسسارلار تەتقىقاتچى مۇتەخەسسىسلەر دىنىي رەھبەرلەر ۋە باشقا كۆزگە كۆرۈنگەن شەخسلەر قاتناشقان خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ۋە ئەقىدە ھەمكارلىقى مىنىستىرلار يىغىنىدا ئۈچ كۈن بويىچە دىنىي ئەركىنلىكنىڭ باستۇرۇلۇشى دىننىڭ سۇيىستېمال قىلىنىشى ۋە يۇقىرى پەن تېخنىكىلىق باستۇرۇش قاتارلىق تېمىلار بويىچە مۇھاكىمە ئېلىپ بېرىلغان يىغىنغا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرغۇچىسى رەھىمە مەھمۇد خانىم ۋە ئۇيغۇر ئانا تىل پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ قاتارلىق ئۇيغۇر ۋەكىللەر قاتناشقان بۇ يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنى يەنى يىگىرمە توققۇزىنچى نويابىر كۈنى ئەتىگەندىكى مۇھاكىمە يىغىنىدا رەھىمە مەھمۇد خانىم ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدە سۆز قىلغان ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۇقىرى پەن تېخنىكىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتكەن بۇ يىغىننى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل ئەپەندى باشقۇرغان بۇ قېتىمقى بۇ پانېلدا ئاساسلىق يۇقىرى تېخنىكا بىلەن قانداق دىنىي ئەركىنلىكنى بوغۇۋاتىدۇ، كونترول قىلىۋاتىدۇ ۋە ئىنسانلارنىڭكى تېخىمۇ كۆپلەپ تۈرمىلەرگە كىرىپ كېتىشىگە سەۋەب بوۋاتىدۇ دېگەن مۇشۇ تېمىدا سۆزلىدىم. بۇ مۇشۇ پانېل نۇرى تۈركەل بۇنى باشقۇردى. شۇڭا ناھايىتى ياخشى نېمە بولدى، چۈنكى كۆپ كىشىلەر بىز بۇلارنى تېخى ئاڭلاپ باقماپتۇقكەن دەپ. ئىككى پروفېسسور ئاساسلىق مۇشۇ يۇقىرى تېخنىكىلىق بۇ تېخنىكا قانداق قوللىنىۋاتقانلىقى ۋە قانداق باشقا دۆلەتلەرگە ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقى، بۇنىڭكى بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ۋە روسىيەدىكى. بولۇۋاتقان ئىشلار دېگەندەك ئاشۇلارنى ئاساسلىق تېخنىكا جەھەتتىكى نېمىلەرنى سۆزلىدى. مەن ئاساسلىق بۇ تېخنىكىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى قانداق قىلىپ ئۇيغۇرلارنى تېخىمۇ جازالاش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ تۈرمىلەرگە تۇتۇش ئۈچۈن قوللىنىۋاتقانلىقى مۇشۇ توغرىسىدا سۆزلىدىم. شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن يەنە ئامېرىكا بىلەن كانادا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بىرلىشىپ بىر يانداش پائالىيەت ئۇيۇشتۇرغان. بۇ يانداش پائالىيەت دىكتاتور ھاكىمىيەتلەرنىڭ مەدەنىيەت ۋەيرانچىلىقى ھەققىدە بولۇپ، ئۇنىڭ ئاساسىي دىققەت نۇقتىسى خىتاي ئۇكرائىنىيە ۋە ئىراققا قارىتىلغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ پۇقرالار بىخەتەرلىكى دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن مىنىستىرى ئۇزرا زىيا خانىم بۇ يىغىندىكى ئېچىلىش نۇتقىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئۈستىدە توختالغان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تور بېتىدىن قارىغاندا ئۇ شۇ كۈندىكى سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تىبەت ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۇزۇن يىللىق ئەنئەنىسى ۋە كىملىكىنى سىستېمىلىق ھالدا ۋەيران قىلىۋاتقانلىقىنى پەقەت ئۇيغۇر ئېلىدىلا تەخمىنەن ئون ئالتە مىڭ مەسچىتنىڭ ۋەيران قىلىنغانلىقى ئىسلام دىنىغا ئائىت ئىبادەت ئورۇنلىرىدىن ئوتتۇز پىرسەنتىنىڭ چېقىلىپ بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇزرا زىيا خانىم يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ ھەرىكەتلىرىنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بەلگىلەنگەنلىكىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن يانداش پائالىيەتتە ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ئۇكرائىنالىقلار ھەمدە ئىراقتىكى يېزىدى خەلقىنىڭ ۋەكىللىرى سۆز قىلغان ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن ئۇيغۇر ئانا تىل پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ بۇ يىغىنغا قاتنىشىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئۆز تىلى دىنى ۋە مەدەنىيىتىدىن ئايرىۋاتقانلىقىنى مىساللىرى بىلەن چۈشەندۈرگەن.
مەن بۇ يىغىندا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى شەرقىي تۈركىستاندا ۋەيران قىلىنىۋاتقان ئەھۋال ئاستىدا چەت ئەللەردە نېمىلەرنى قىلالايمىز، نېمىلەرنى قىلىپ باقتۇق، قايسى جەھەتلەردىن ئۇتۇق قازاندۇق، قايسى جەھەتلەردىن قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلدۇق دېگەننى چۈشەندۈردۈم. ئۇندىن باشقا بىزنىڭ ماۋۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ۋەيرانچىلىقى ھەققىدە توختالغان رېبېكا خانىمغا ماسلىشىپ بەزى مىساللارنى كەلتۈردۈم مەسىلەن ئۇيغۇرلارنىڭكى ئىسمىنىڭ ئۆزگەرتىۋېتىلىشى ئاندىن ئۇيغۇر يەر ناملىرىنىڭ ئۆزگەرتىۋېتىلىشى ئاندىن ئۇيغۇر تىلىنىڭكى چەكلىنىپ خىتاي تىلىدىكى مائارىپتا بالىلارنىڭ ياتاقلىق مەكتەپتە تەربىيەلىنىۋاتقانلىقىنى چۈشەندۈردۈم ھەم ئۆزۈم يېقىندا كۆرۈشكەن ئىككى ئۇيغۇر بالىنىڭكى

مەسىلەن مەن ئۇلاردىن بىر سوئال سورىغانتىم سىلەر ئادەتتە نورۇزنى قۇربان ھېيتلارنى تەبرىكلەمسىلەر دېسەم ۋومېن بۇگو ۋېيزۇرېندې جيېرى دەپ باشلادىكەنتى يەنى ئۇ بالىلار مىللىي كىملىك تۇيغۇسىدا مۇشۇنداق بىر نېمە بوپتۇ ئۆزگىرىش بوپتۇ يالغۇز تىلدىلا ئەمەس مەن شۇ مىساللارنى كەلتۈرۈپ بۇ ھېلىقى مەدەنىيەت ۋەيرانچىلىقىنىڭ ئۇيغۇرلارغا بولۇپمۇ ئۇيغۇر پەرزەنتلەرگە

يىغىندا يەنە ياشلارنى دىنىي ئەركىنلىك كۈرىشىگە قاتناشتۇرۇش ئاياللارنىڭ بۇ كۈرەشتىكى رولىنى ئاشۇرۇش دىنلارئارا كەڭ قورساقلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۆزئارا ئالاقىنى كۈچەيتىشنىڭ يوللىرى مۇزاكىرە قىلىنغان خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ۋە ئەقىدە ھەمكارلىقى مىنىستىرلار يىغىنى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئامېرىكا ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ تەشەببۇسى بىلەن تەشكىللەنگەن خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ۋە ئەقىدە ھەمكارلىقى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلۇۋاتقان يىللىق يىغىن بولۇپ ئۇ ھەر قېتىم ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى يورۇتىدىغان مۇھىم سورۇن بولۇپ كەلمەكتە ئوتتۇز يەتتە ئەزا دۆلەت ۋە بەش كۆزەتكۈچى دۆلەتتىن تەشكىل تاپقان بۇ ھەمكارلىقنىڭ بۇ نۆۋەت چېخىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن يىغىنى پراگادىكى تارىخىي چېرنىن سارىيدا ئېچىلغان چېخىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى يىغىننىڭ بىرىنچى كۈنى ئېچىلىش نۇتقىدا سۆزلەپ مېھمانلارنى كۈتۈۋالغان ئۇ

خىتاينىڭ ياۋروپادىكى كېڭەيگەن كۈچى ياۋروپا ئەللىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىخەتەرلىكى ۋە كىشىلىك ھوقۇققا بولغان تەسىرى ناملىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئوتتۇزىنچى نويابىر كۈنى ياۋروپا پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلگەن بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدىكى مەزكۇر يىغىندا ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلار خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان زوراۋانلىقلىرى شۇنداقلا بۇ تەھدىت كۈچىنى خىتاينىڭ ياۋروپادا قانداق ئۇسۇللاردا كېڭەيتىۋاتقانلىقىغا دائىر مەسىلىلەر توغرىسىدا مەلۇماتلار بەرگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتىنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. ئوتتۇزىنچى نويابىر كۈنى ياۋروپا پارلامېنتىدا خىتاينىڭ ياۋروپادىكى كېڭەيگەن كۈچى، ياۋروپا ئەللىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىخەتەرلىكى ۋە كىشىلىك ھوقۇققا بولغان تەسىرى ناملىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىن ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پىنا پېسرنو خانىمنىڭ ساھىبخانلىقى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئىتالىيە كىشىلىك ھوقۇق فېدېراتسىيەسىنىڭ بىرلىكتە تەشكىللىشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن. يىغىندا ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر، خوڭكوڭلۇقلار خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان زوراۋانلىقلىرى ۋە بۇ تەھدىت كۈچىنى خىتاينىڭ ياۋروپادا قانداق ئۇسۇللاردا كېڭەيتىۋاتقانلىقىغا دائىر مەسىلىلەر توغرىسىدا مەلۇماتلار بەرگەن. يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى نۇتۇق سۆزلەپ، يىغىن ئەھلىنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكەن كەچمىشلەر ئارقىلىق خىتاينىڭ غەربكە ئۇزارغان قارا قولى توغرىسىدا پاكىتلىق مەلۇماتلار بىلەن تەمىنلىگەن. بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدىن بۇ خۇسۇستا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دولقۇن ئەيسا ئەپەندى مەزكۇر يىغىندا تىلغا ئېلىنغان مەسىلىلەر ۋە ئۆزىنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان بايانلىرى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ ئۆتتى.
بۇ يىغىنغا ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى، مۇتەخەسسىسلەر، مەتبۇئات خادىملىرى بولۇپ خېلى كۆپ كىشى قاتناشتى ۋە بۇ يەردىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر جامائىتىمۇ كېلىپ قاتناشتى. بۇ يەردە ئۇيغۇرلار، تىبەتلىكلەر، خاڭكوڭلۇقلار خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم سىياسەتلىرىنىڭ بۇ مىللەتلەرگە قانداق ساراسىمىلىق سېلىۋاتقانلىقى، خىتاينىڭ بۇ تەسىر كۈچىنى قانداق كېڭەيتىۋاتقانلىقلىرىنى ئۆزىنىڭ ياشىغان تەجرىبىلىرى بىلەن بۇ يەردە ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى. بۇ يەردە مەن ئاساسلىقى ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن سۆز قىلىپ، ئۆزۈمنىڭ كەچۈرمىشلىرىم، يەنە خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان بېسىم سىياسەتلىرىنىڭ قانداق قۇربانىغا ئايلانغانلىقىم، ئىنتېرپولنىڭ يىگىرمە بىر يىللىق تۇتۇش بۇيرۇقى جەريانىدا خىتاينىڭ ئۇزىغان بۇ بېسىم سىياسىتىنىڭ قانداق قۇربانىغا ئايلانغانلىقىم، ئۆزۈم بىر گېرمانىيە ۋەتەندىشى، ياۋروپا ۋەتەندىشى بولساممۇ، ياۋروپادا نۇرغۇن دۆلەتلەر تۇتقۇن قىلىنغانلىقىم، مۇشۇ خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان سىياسەتلىرىنىڭ تەسىرىنىڭ قايسى دەرىجىگە يەتكەنلىكى بۇ يەردە ئىپادە قىلىپ ئۆتتۇق. ئۇ يىغىندا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان قارا قولىنىڭ يالغۇز ئۇيغۇر، تىبەت، خوڭكوڭلۇقلارغا تەھدىت شەكىللەندۈرۈپلا قالماي، بەلكى يەنە ياۋروپا خەلقىنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك كۈرەشلىرى نەتىجىسىدە بارلىققا كەلگەن قىممەت قاراشلىرىغىمۇ تەھدىت پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتكەن. بۇ يالغۇز ئۇيغۇر، تىبەت ۋە ياكى باشقا مىللەتلەرنىڭ بۇ يەردىكى بىخەتەرلىك مەسىلىسى ئەمەس، ياۋروپانىڭ تۈزۈمىنىڭ ئۆزگىرىشىگە سەۋەب بولۇۋاتقانلىقى. ياۋروپادىكى ئوتتۇزدىن ئارتۇق دۆلەتتە خىتاينىڭ ساقچى پونكىتلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى بۇ دۆلەتنىڭ مىللىي ئىگىلىك ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلىۋاتقانلىقى. ئەگەر ياۋروپا ئىتتىپاقى جىددىي تەدبىر ئېلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ چېگرا ھالقىغان بېسىم سىياسىتىگە تاقابىل تۇرمايدىغان بولسا، بۇ دۆلەتنىڭ دېموكراسىيەسى، كىشىلىك ھوقۇقى، قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىنغانلىق، بۇغا ئوخشايدىغان ئاساسىي قىممەت قاراشلىرىنىڭمۇ تەھدىتكە ئۇچرىغانلىقى زاتەن بۇنىڭ تەھدىتكە ئۇچراۋاتقانلىقلىرىنى بىز ئېنىق ئۆزىمىزنىڭ ياشىغان ھادىسىلىرىمىز بىلەن تەجرىبە بىلەن كۆرۈۋاتقانلىقلىرىمىزنى شۇنىڭغا ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرى جىددىي شەكىلدە مېخانىزملارنى قۇرۇپ مەخسۇس ئورگانلارنى تەسىس قىلىپ خىتاينىڭ بۇ تەسىرىدىن تېز ئارىدا قۇتۇلۇش كېرەكلىكىنى بولمىسا بۇ پۈتۈن ياۋروپا خەلقىنىڭمۇ يىللاردىن بۇيان ئۇزۇن بەدەللەر تۆلەپ قولغا كەلتۈرگەن قىممەت قاراشلىرىنىڭ تەھدىتكە ئۇچرايدىغانلىقلىرىنى بۇ يەردە ئىپادە قىلىپ ئۆتتۇق مەزكۇر يىغىنغا بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى ۋە بېلگىيەدىكى بىر بۆلەك ئۇيغۇرلارمۇ قاتناشقان.
بۇ ياۋروپا پارلامېنتىدىكى بۇ پائالىيەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى چېگرا ئاتلاپ دۆلەتلەرئارا باستۇرۇش سىياسىتى، ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكى ۋە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭكى بېشىغا كېلىۋاتقان كۈنلەر ھەققىدە بولدى. بۇ پائالىيەتكە يەنە بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئەزالىرىمۇ قاتناشتى.
بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەكبەرجان تۇرسۇننىڭ بايان قىلىشىچە، خىتاينىڭ ياۋروپادىكى كېڭەيگەن كۈچى ياۋروپا ئەللىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىخەتەرلىكى ۋە كىشىلىك ھوقۇققا بولغان تەسىرى ناملىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدىن كېيىن، ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى پىنا پىسېرنو خانىم بۇ يىغىنغا كەلگەن بېلگىيەدىكى ئۇيغۇر ئاياللىرى بىلەن ئايرىم بىر سۆھبەت يىغىنى ئۆتكۈزگەن. ئۇيغۇر ئاياللىرى بۇ يىغىندا ئۆزلىرىنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر خانىم-قىزلىرى ئۇچراۋاتقان پاجىئەلەر توغرىسىدا مەلۇماتلار بەرگەن.
بۇ كونفېرانسكا بىر قىسىم دۆلەتلەرنىڭكى ئەلچىخانا خادىملىرى دەيمىز، خەلقئارالىق تەشكىلاتلارنىڭكى ۋەكىللىرى ۋە ئۇيغۇرنىڭكى مۇشۇ ۋەزىيىتىگە قىزىقىدىغان شەخسلەر كېلىپ قاتناشتى. بۇ پائالىيەت تۈگەپ، بۇ كونفېرانسنى ئۇيۇشتۇرغۇچى پېيسىرنو خانىمنىڭكى تەكلىپى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ۋە بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭكى ۋەكىللىرى ئايرىم بىر سۆھبەتتە بولدى. بۇ سۆھبەتتە ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان كۈنلەر ۋە ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭكى ئاتا ئانىسىدىن ئايرىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى بىۋاسىتە مۇشۇنداق باستۇرۇش سىياسىتىگە ئۇچراۋاتقانلىقىنى ئاڭلاتقان بولدۇق. بىر نەچچە خانىملىرىمىز بۇنىڭغا ئۆزىنىڭكى گۇۋاھلىقنى بەرگەن بولدى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆزىنىڭ خاتىمىسىدا پىنا پىسسورو خانىمنىڭ بېلگىيەدىكى ئۇيغۇر ئاياللىرى بىلەن ئېلىپ بارغان ئايرىم سۆھبەتلىرىنىڭمۇ ئەھمىيەتلىك بىر ھادىسە بولغانلىقىنى، شەرقىي تۈركىستان ئاياللىرى دۇچ كېلىۋاتقان ئېغىر قىسمەتلەرنى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئۆز كەچمىشلىرى ئارقىلىق بايان قىلىپ بەرگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. پېنو خانىم بېلگىيەدە ياشاۋاتقان يىغىنغا قاتناشقان ئۇيغۇر ئاياللىرى بىلەن ئايرىم سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ، ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بۈگۈن دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىقلىرى ھەققىدە سۆھبەت ئۆتكۈزدى. بۇ يەردىكى خانىملار ئۆزلىرىنىڭ باشتىن ئۆتكۈزگەن كەچۈرمىشلىرىنى سۆزلەش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ خىتاينىڭ تۇغماسلىق ئوپېراتسىيەسىنىڭ مەجبۇرىي بالا چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيەسىنىڭ قۇربانلىرى بولغانلىقلىرىنى ئۆزىنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ھايات ھېكايىلىرى بىلەن سۆزلەپ ئۆتتى ناھايتى ئەھمىيەتلىك يىغىن بولدى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ياۋروپا پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان كۈلپەتلەرنىڭ قايتىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيەنىڭ ئالانىيە شەھىرىدە تۈركىي خەلقلەر سەنئەتكارلىرىنىڭ مەدەنىيەت ۋە قول ھۈنەر سەنئەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمىگە قويۇلغان تۈرك مودا ۋە سەنئەت فېستىۋالى ئۆتكۈزۈلگەن ئىگىلىنىشىچە ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن تەكلىپ بىلەن بۇ قېتىملىق فېستىۋالغا قاتناشقان رەسسام غۇلامىدىن ئابدۇنىياز ئەپەندى بىلەن قازاقىستانلىق ئۇيغۇر رەسسام ئەخمەتجان ئەخەت ئەپەندىلەرنىڭ سەنئەت ئەسەرلىرى مەزكۇر كۆرگەزمىگە قويۇلغان. خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر.
تۈركىيەنىڭ ئالانىيە شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن تۈرك مودا ۋە سەنئەت فېستىۋالىدا ئۇيغۇر رەسساملىرىمۇ كۆرگەزمە ئاچتى. تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈزىنچى يىلىنى تەبرىكلەش مۇناسىۋىتى بىلەن يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىر كۈنى ئالانىيە مەدەنىيەت مەركىزىدە تۈرك مودا ۋە سەنئەت فېستىۋالى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ فېستىۋالدا ئۇيغۇر، قازاق، قىرغىز، ئازەربەيجان ۋە تۈرك قاتارلىق تۈركىي خەلقلەرنىڭ سەنئەتكارلىرىنىڭ مەدەنىيەت ۋە قول ھۈنەر سەنئەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمىگە قويۇلدى. ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن تەكلىپ بىلەن قاتناشقان رەسسام غۇلامىدىن ئابدۇنىياز ئەپەندى قاپاق ئۈستىگە سىزغان ماي بوياق رەسىملىرىنى كۆرگەزمىگە قويدى. كۆرگەزمە فېستىۋالدا يەنە قازاقىستانلىق ئۇيغۇر رەسسام ئەخمەتجان ئەخەت ئەپەندى ئۇيغۇر مەدەنىيەتلىرى نامايان قىلىنغان ماي بوياق رەسىملىرىنى كۆرگەزمىگە قويدى بۇ فېستىۋال پروگرامما دائىرىسىدە تۈرك سەنئەتكارلارنىڭ ھەر خىل مەدەنىيەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمىگە قويۇلۇپ سەنئەت ھەۋەسكارلىرىغا تەقدىم قىلىندى تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەدەنىيەت ۋە سەنئەت ئەسەرلىرىنى بىر يەرگە جەم قىلغان بۇ فېستىۋال تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت نامايەندىلىرىنى زامانىۋى دەۋر بىلەن بىرلەشتۈرۈشنى مەقسەت قىلىدىكەن فېستىۋالنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان ئالانىيە شەھەرلىك ھۆكۈمىتى رەئىسى ئادەم مۇرات يۈجەل ئەپەندى بۇ فېستىۋالدا قازاقىستان ئازەربەيجان قىرغىزىستان ياقۇتىستان، ئۇيغۇرىستان، روسىيە ۋە ئۇكرائىنادىن قاتناشقان سەنئەتكارلارنىڭ ئۈچ كۈن كۆرگەزمە ئاچىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. تۈرك توپلۇلۇكلارىنىن بىر سانات شۆلەنىندە فېستىۋالىندە بىرلىكتەيىز. فېستىۋالنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان قازاقىستاننىڭ ئالانىيەدە تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى قۇۋات قانافىيوف تۈرك دۇنياسىنىڭ مەدەنىيەت ۋە سەنئەت ساھەسىدە ھەمكارلىق ئورنىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى: بۇ ۋەسىلەيلە تۈركىيە تارىھىندە ئولان ئۆنەملى ئولاي سەبەبىيلە كاردەش تۈرك ھالكىنى كۇتلۇيورۇم. مەدەنىيەت ۋە سەنئەت ساھەلىرىدىكى ھەمكارلىق تۈرك دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم، بۇ فېستىۋالنىڭ تۈرك دۇنياسىنىڭ تەرەققىياتىنىڭ بىر بالداق يۇقىرىلىشىگە ھەسسە قوشىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. ئوخشىمىغان دۆلەتلەرنىڭ خەلقلىرىگە ساھىبخانلىق قىلىۋاتقان ئالانىيە شەھىرى بارغانسېرى گۈللىنىپ خەلقئارالىق مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىگە سەھنە بولۇۋاتىدۇ بۇ خىل فېستىۋاللار دۆلەتلىرىمىز ئوتتۇرىسىدىكى مەدەنىيەت ۋە سەنئەت توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ئىگە بولۇش پۇرسىتى يارىتىپ بەرمەكتە بىز بۇ فېستىۋال توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن فېستىۋالدا رەسىم كۆرگەزمىسى ئاچقان ئۇيغۇر رەسسام ئەخمەتجان ئەخەت ۋە غۇلامىدىن ئابدۇنىياز ئەپەندىلەر بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق ئەخمەتجان ئەخەت ئەپەندى بۇ فېستىۋالدا ماي بوياق رەسىملەرنى كۆرگەزمىگە قويۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى تارىخى ۋە ئاسارە ئەتىقىلىرىنى تونۇشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بۇ خىل فېستىۋالنىڭ مۇشۇ جەھەتتە ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى

تاتارستان، شۇ مەملىكەتلەردىن رەسساملار قاتنىشىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر رەسساملاردىن مەن، ئەخمەتجان ئەخەت، غۇلامدىن ئالانىيەدىن قاتنىشىۋاتىدۇ. بىز ئۆزىمىزنىڭ قاپاقتىن ياسىغان بۇيۇملىرىمىزنى قويدۇق. ماي بوياق سۈرەتلىرىمىزنى قويدۇق. ماي بوياق سۈرەتلىرىمىز مانا شۇ ئۇيغۇر تېمىسىغا بېغىشلانغان. شۇ ۋەتەننىڭكى سۈرەتلىرى ئەتەۋر ياخشى ئۆتۈۋاتىدۇ. مىللىتىمىزنىڭ تارىخىنى كۆكىتىدىغان، ئاسارە ئەتىقىسىنى كۆكىتىدىغان سۈرەتلىرىمىز بىزدە ھەممىسى. ئىنتايىن ياخشى، ياخشى ئىنكاسلار بوۋاتىدۇ. بىز ئىنتايىن خۇشالمىز. دۇنيانىڭ تۈپكۈر-تۈپكۈر يەرلىرىدە ئۇيغۇرىمىزنىڭ مەدەنىيىتىنى كۆكىتىپ يۈرىمىز. بۇ. كۆرگەزمىنىڭ بىز ئۈچۈن ئەھمىيىتى شۇ ئۇيغۇرنىڭ تارىخىنى، مەدەنىيىتىنى، سەنئىتىنى، ئۆرپ-ئادىتىنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇش، تونۇشتۇرۇش. ئاساسىي بىزنىڭ مەقسىتىمىز شۇ. بىز يەنە قاپاق ماي بوياق رەسسامى غۇلامىدىن ئابدۇنىياز ئەپەندىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئالدۇق. غۇلامىدىن ئەپەندى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇش ۋە قاپاق سەنئىتى قول ھۈنىرىنىڭ يوقاپ كەتمەي ساقلىنىپ قېلىشى ۋە باشقىلارغا تونۇشتۇرۇش مەقسىتى بىلەن فېستىۋالغا قاتنىشىپ كۆرگەزمە ئاچقانلىقىنى تەكىتلىدى ئاسسالامۇئەلەيكۇم ئۇيغۇر قېرىنداشلار بۈگۈن تۈركىيەدە ئالانىيە دېگەن شەھەردە خەلقئارا تۈركىيە فېستىۋالى ئۆتۈۋاتىدۇ بۇ فېستىۋالغا نۇرغۇن تۈرك خەلق كېلىپ ئۆزىنىڭ ھۈنىرىنى كۆرسىتىۋاتىدۇ بۇنىڭ ئارىسىدا مەن بىلەن ئىشلىرىمنى ئەكەلدىم ماي بوياقتىن قاپاقتىن ياسىغان ئەسۋابلىرىم بار. مەن شۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ھۈنىرى يوقىمىسۇن دەپ شۇ تىرىشىپ تونۇشتۇرۇۋاتىمەن. نۇرغۇن ئادەملەر ئۇيغۇرلارنىڭكى شۇ سۈرەتلەرنى كۆرۈپ، تونۇمىغانلار تونۇپ، تونۇغانلار خۇشال بولۇپ.
ئىگىلىشىمىزچە، يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىر كۈنى ئېچىلغان بۇ خەلقئارا تۈرك مودا ۋە سەنئەت فېستىۋالى ئوتتۇزىنچى نويابىرغىچە ئۈچ كۈن داۋام قىلغان. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.
يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرى ۋە ئۆسمۈرلىرىنىڭ تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرىدە قولغا كەلتۈرگەن زور ئۇتۇقلىرى ئۇيغۇرلارنى ئىپتىخارلاندۇرماقتا مەلۇم بولۇشىچە تەنھەرىكەت تۈرلىرىدىن قائىدىسىز چېلىشىش بوكس ئەركىن مۇشتلىشىش ئەركىن چېلىشىش چامباشچىلىق گىمناستىكا شۇنىڭدەك بۇنىڭدىن باشقا تۈرلەر بويىچە چېمپىيونلار كۆپلەپ يېتىشىپ چىقماقتا ئىكەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارغا قىزىقسىڭىز دىققىتىڭىز ئالمۇتادىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاننىڭ تەپسىلىي خەۋىرىدە بولسۇن.
كېيىنكى ۋاقىتلاردا قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرى ۋە ئۆسمۈرلىرى تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرى بويىچە جۇمھۇرىيەت ۋە خەلقئارا دەرىجىلەردىكى مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىپ چوڭ ئۇتۇقلارغا ئېرىشمەكتە. كاراتې، يەنى قائىدىسىز چېلىشىش، بوكس، كىكبوكسىنگ، يەنى ئەركىن مۇشتلىشىش، ۋۇشۇساندا، يەنى چامباشچىلىق، جۇجىتسۇ، يەنى ئەركىن چېلىشىش ۋە مۇشتلىشىش، گىمناستىكا ۋە تەنھەرىكەتنىڭ باشقىمۇ تۈرلىرى بويىچە چېمپىيونلار يېتىشىپ چىقماقتا. ئۇيغۇر ياشلىرى شۇنىڭدەك تەنھەرىكەتنىڭ ئاز ئۇچرايدىغان تۈرلىرى بويىچىمۇ ئۇتۇقلار قازانماقتا. شۇلارنىڭ بىرى بىلەك كۈرىشى تەنھەرىكەت تۈرىدۇر. يېقىندا ئۆزبېكىستاننىڭ سەمەرقەنت شەھىرىدە ئەنە شۇ بىلەك كۈرىشى تەنھەرىكىتى بويىچە ئاسىيا مۇسابىقىسى بولۇپ ئۆتكەن. ئۇنىڭغا قازاقىستانلىق فۇرقەت مىرزاموفمۇ قاتناشقان. مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى ئالمۇتا شەھىرىدە تۇغۇلۇپ، شەھەرنىڭ دوستلۇق مەھەللىسىدىكى ئابدۇللا روزباقىيېف نامىدىكى يۈز ئەللىك ئۈچىنچى مەكتەپ گىمنازىيەنى تاماملىغان فۇرقەت مىرزاموف زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
مەن كىچىكىمدىن سپورتقا قىزىقاتتىم. دەسلەپ مەن بوكس ۋە ۋېلوسپورت بىلەن شۇغۇللىنىپ ژۈردۈم ۋە مۇسابىقىلەرگىمۇ قاتناشتىم. يىگىرمە ئىككى يېشىمدىن ئارمرېسلىنگقا قىزىقىشقا باشلىدىم. مېنىڭ سپورتقا كېلىشىمگە بولۇپمۇ دادام يۈسۈپجان قاتتىق تەسىر قىلدى. ئۇ ئۆزى بوكستىن بىر نەچچە جۇمھۇرىيەتلىك، خەلقئارا مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىپ، مۇكاپاتلىق ئورۇنلارنى ئالدى ۋە بوكس بويىچە سپورت ماھىرى دېگەن ژۇقىرى دەرىجىگە ئېرىشتى. ئۇ كۆپلىگەن شاگىرتلارنى تەييارلىدى. مەنمۇ دادامنىڭ ئىزىنى بېسىپ، سپورت بويىچە ژۇقىرى پەللىلەرگە يېتىشكە تىرىشتىم. ئارمرېسلىنگ بويىچە دەسلەپتە ئالمۇتا شەھىرى بويىچە ئۈچ مەرتەم، ئالمۇتا ۋىلايىتى بويىچە بىر مەرتەم چېمپىيون ئاتالدىم. يېقىندا ئۆزبېكىستاننىڭ سامارقاند شەھىرىدە ئۆتكەن ئازىيە بويىچە مۇسابىقىگە قاتناشتىم. مۇسابىقىنىڭ ئاخىرىدا خىتاي سپورتچىسىنى يېڭىپ، ئۆز سالمىقىم بويىچە ئىككىنچى ئورۇنغا ئېرىشتىم. بۇ مەن ئۈچۈن چوڭ ئۇتۇق، ئەلۋەتتە. ھەمدە بۇنىڭدىن كېيىن دۇنيا مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ، قازاقىستاننىڭ تۇغىنى ئېگىز كۆتۈرىمەن، خەلقىمنى خۇشال قىلىمەن دېگەن ئارمىنىم بار. شۇنىڭغا يېتىشكە قاتتىق تىرىشىمەن.
ئۇ مەزكۇر مۇسابىقىلەرگە كۆپىنچە ئۆز ئالدىغا تەييارلىنىپ ھەم ئۆز خىراجىتى ھېسابىغا قاتنىشىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. فۇرقەت مىرزاموۋ ئۆزىنىڭ ھازىرچە تەنھەرىكەت ماھىرلىقىغا كاندىدات بولۇپ، كېلەچەكتە تەنھەرىكەت ماھىرى دەرىجىسىگە ئېرىشىش ئۈچۈن بار كۈچىنى سالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ شۇنىڭدەك ئۇيغۇر ياشلىرى ئىچىدىن كېلەچەكتە داڭلىق تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ يېتىشىپ چىقىدىغانلىقىغا بولغان چوڭ ئۈمىد-ئىشەنچىنى بىلدۈردى. ھازىر قازاقىستاننىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەر ياشاۋاتقان شەھەر ۋە ناھىيەلىرىدە تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرى بويىچە كۇلۇبلار ئېچىلغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدە بوكسقا ئوخشاش ئاممىۋى تەنھەرىكەت تۈرىمۇ بار. بىز ئالمۇتى ۋىلايىتى ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسىنىڭ ماي يېزىسىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ تەنھەرىكەت كۇلۇبىنىڭ مەشىقلەندۈرگۈچىسى نۇرئەخمەت روزىيېۋ ئەپەندى بىلەن ئالاقىلەشتۇق. ئۇ ئەينى ۋاقىتلاردا ئالمۇتىدىكى تەنھەرىكەت ئىنستىتۇتىنى تاماملاپ، ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلدىن بۇيان بوكس بويىچە شاگىرت تەربىيەلەش بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلمەكتە. ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى. بىزنىڭ ياش بوكسچىلىرىمىز ئارىسىدا ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقىمۇ مىللەت ۋەكىللىرى بار. كوماندىمىز ناھايىتى ئىناق. سپورت كوماندىمىز تەشكىللەنگەندىن بېرى كۆپلىگەن مۇسابىقىلەرگە قاتناشتى.

مۇشۇ ژىلنىڭ ئىيۇن ئېيىدا ئالمۇتىدا ئۆتكەن جۇمھۇرىيەتلىك مۇسابىقىدە ئىككىنچى ئورۇننى ئىگىلىدۇق. بۇسىمۇ ھەممىمىزنىڭ چوڭ ئۇتۇقلىرى دەپ ھېسابلايمەن. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، يېقىندا ئالمۇتا شەھىرىدىكى قازاق ئىستىل بوكس مەكتىپىدە ئىككى مىڭ سەككىز، ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىللار ئارىلىقىدا تۇغۇلغان ياش ئۆسمۈرلەر ئارىسىدا بوكس بويىچە جۇمھۇرىيەتلىك ئوچۇق مۇسابىقە بولۇپ ئۆتكەن. ئۇنىڭغا ئون تۆت كوماندا، جۈملىدىن موڭغۇلىيە ۋە قازاقىستاننىڭ كۆپلىگەن شەھەرلىرىدىن كەلگەن بوكىسچىلار قاتنىشىپ، ھەر خىل سالماقلاردا كۈچ سىناشقان. نۇرئەخمەت روزىيېف يەنە مۇنداق دېدى. بۇ مۇسابىقىدە مېنىڭ شاگىرتلىرىممۇ ئۆزلىرىنى باشقا كۇلۇبلاردىن ئۈستۈن كۆرسەتتى. يەنى كېلىپ توققۇز ئوقۇغۇچى مېنىڭ بىرىنچى ئورۇن، ئىككىسى ئىككىنچى ئورۇن، تۆتى ئۈچىنچى ئورۇننى ئىگىلىدى. قاراتۇرۇق يېزىسىدىكى شاگىرتىم ئېلىجان شايەمنىڭمۇ ئىككى ئوقۇغۇچىسى بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلەپ، كوماندىنىڭ ئارىسىدا بىز بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلىدۇق. بۇ يەردە موڭغۇلىيەدىن، تاراز، ئاتىراۋ، تۈركىستان، ئاقتاۋ، قىزىلئوردا ئوخشاش شەھەرلەردىن بىر كوماندىلار كېلىپ قاتناشتى. ئەلۋەتتە بۇ ھەممىمىز ئۈچۈن چوڭ ئۇتۇقلار بۇ.

بۇ مۇسابىقە خەلقئارا دائىرىسىدە ئۆتتى دېسەكمۇ بولىدۇ، سەۋەبى، ئۇنىڭغا قازاقىستان بوكسچىلىرىدىن باشقا يەنە قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان بوكسچىلىرى ئۆز ھۈنەرلىرىنى كۆرسەتتى. شۇنىڭ ئىچىدە ئۆزەمنىڭ شاگىرتلىرىدىن ئۈچ ئوقۇغۇچىنى قويۇپ، بىرى ئىككىنچى ئورۇن، بىرى ئۈچىنچى ئورۇنلارغا ئىگە بولدى.
نۇرئەخمەت روزىيېف ئۆز قولىدا مەشىقلىنىۋاتقان شاگىرتلىرىدىن ئاسىيا ۋە دۇنيا چېمپىيونلىرىنى تەربىيەلەپ چىقىپ، قازاقىستاننىڭ ئابرۇيىنى خەلقئارادا تېخىمۇ كۆتۈرۈش ئۈچۈن يەنىمۇ كۆپ ئەمگەك قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. مەلۇم بولۇشىچە، بوكس بويىچە خەلقئارا دەرىجىدە ئۇتۇقلارغا ئېرىشىۋاتقان ياش ئۇيغۇر تەنھەرىكەتچىلىرى كۆپەيمەكتە. شۇلارنىڭ بىرى يېقىندا قازاقىستان پايتەختى ئاستانا شەھىرىدە بولۇپ ئۆتكەن بوكس بويىچە ئاسىيا مۇسابىقىسىدە ئەللىك كىلوگراملىقلار بويىچە بىرىنچى ئورۇننى ئىگىلەپ چېمپىيون ئاتالغان ئەلەنۇر تۇرغانوۋادۇر. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتادىن ئويغان تەييارلىدى.
خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىر كۈنى دۇنيانىڭ راۋان تەمىنات ئېھتىياجىنى باغلاش، شىنجاڭنىڭ سەككىز چوڭ كەسىپ گەۋدىسى ناملىق تەشۋىقات كۆرگەزمە يىغىنى خىتاي پايتەختى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلگەن. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى ئانالىز پروگراممىسىدا بولسۇن. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت دوكلاتىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئىچىدە ئۇيغۇر رايونىدا ئەۋزەل كەسىپلەرنى بەرپا قىلىش ۋە كېڭەيتىش شۇنداقلا سەككىز چوڭ كەسىپ گەۋدىسىنى قوللايدىغان زامانىۋى سانائەت سىستېمىسى قۇرۇشنى تېزلىتىش ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىدى يىگىرمە سەككىزىنچى نويابىر كۈنى خىتايچە تەڭرىتاغ تورى ئېلان قىلغان خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى يۇقىرىقى پىلاننى تېخىمۇ كەڭ تونۇشتۇرۇش مەقسىتى بىلەن دۇنيانىڭ ئېھتىياجىنى راۋان قامداش شىنجاڭنىڭ سەككىز چوڭ كەسىپ گەۋدىسى تەشۋىقات يىغىنى بېيجىڭ كۆرگەزمە زالىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ تۇنجى قېتىملىق خىتاي خەلقئارا تەمىنلەش زەنجىرىنى ئىلگىرى سۈرۈش كۆرگەزمىسىدىكى مۇھىم پائالىيىتى سۈپىتىدە ئېچىلغان بۇ قېتىملىق يىغىندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ھۆكۈمەت رەئىسى ئەركىن تۇنىياز سۆز قىلغان مەلۇم بولغىنىدەك ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت دوكلاتىدا ئۇيغۇر رايونىدا بىر گەۋدىلەشكەن نېفىت نېفىت، گاز ئىشلەپچىقىرىش، پىششىقلاش كەسىپلىرى، كۆمۈر، كۆمۈر ئېلېكتىر، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كەسىپلىرى، يېشىل كانچىلىق كەسىپلىرى، ئاشلىق ياغ كەسىپلىرى، پاختا توقۇمىچىلىق ۋە كىيىم كېچەك كەسىپلىرى، ئورگانىك مېۋە كۆكتات كەسىپلىرى، ئەلا سۈپەتلىك چارۋا مەھسۇلاتلىرى كەسىپلىرى ۋە يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال كەسىپلىرىدىن ئىبارەت سەككىز چوڭ كەسىپ گەۋدىسىنى ئاساس قىلغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى تېزدىن بارلىققا كەلتۈرۈش ۋە راۋاجلاندۇرۇش ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىدى ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى قەيسەر مىجىت ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى تەشۋىقات يىغىنلىرى ۋە كۆرگەزمىلىرىنى ئېچىشتىكى مەقسىتىنىڭ ماھىيەتتە ئۆز جىنايىتىنى يېپىشقا ئۇرۇنۇش خەلقئارا جەمئىيەتكە ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىغا كۆڭۈل بۆلگەندەك تەسىرات پەيدا قىلىش چەت ئەل مەبلىغىنى جەلپ قىلىش سودىدا ئېتىبار بېرىش سىياسىتىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق چەت ئەللىك مەبلەغ سالغۇچىلارنى قىزىقتۇرۇش ئىكەن.
مۇشۇ يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان خىتاينىڭ ئىقتىسادى ئالدىنقى يىللاردىكىدەك ئۇنداق تەرەققىي قىلالمىدى بۇنىڭ سەۋەبى سىياسىي جەھەتتە قاتتىققول بولۇش ھاكىممۇتلەق بولۇش بىزگە قارىتا جىنايەتلىك سىياسەتنى يۈرگۈزۈش بۇ ئەلۋەتتە خىتاينىڭ ئوبرازىغىمۇ ياخشى بولمىدى. ئاناندىن كېيىن جازا يېيىش، يەنى بىزگە قاراتقان سىياسەتتە قولى قانغا بويالغان ئەمەلدارلارغا قويۇلغان جازالار ئەمەس، مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ قارالغان خىتاي شىركەتلىرىگە قويۇلغان جازا. بۇ مۇشتىبا جازا، تېگىۋاتىدۇ تازا. مانا مۇشۇنداق شارائىت ئاستىدا بۇ ئامېرىكىنىڭ بازارلىرى ۋە ياۋروپانىڭ بەزى بازارلىرى يەنە پرىنسىپلىق دېموكراتىك دۆلەتلەر خىتاينىڭ بۇ ماللىرىغا قارىتا شىركەتلىرىگە قارىتا چەكلىمە قويۇش پوزىتسىيىسىنى تۇتتى بۇنىڭدىن كېيىن خىتاينىڭكى ئىقتىسادىي ئەھۋالىدا ھازىر بىزنىڭ مۇشۇ ۋەتىنىمىزدە قىلىۋاتقان يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتلىرىنىڭكى قانداق شەكىلدە يۈرگۈزۈلۈشى بۇلارنىڭ خىتاينىڭ بۇنىڭدىن كېيىن ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىشىگە باغلىق ئۇ يەنە خىتاينىڭ بۇ ۋاسىتىلەر ئارقىلىق ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دۆلەتلەرنىڭ خىتاي قويغان ئىقتىسادىي جازالىرىنىڭ تەسىرىنى يېنىكلىتىشكە ئۇرۇنۇشى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى مانا ئەمدى خەلقئارا مۇناسىۋەتتىكى يامانلىشىش، ياۋروپا بازىرىنىڭكى، ئامېرىكا بازىرىنىڭ خىتايغا نىسبەتەن بۇرۇنقىدەك ئوچۇق بولماسلىقى تۈپەيلىدىن ھەم خىتاينىڭ مۇشۇ ئىككى ئۈچ يىل، ئۈچ يىل مۇشۇ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىنىڭ تەسىرىدىن ئىشلەپچىقىرىشلىرىدا پالەچلىك كۆرۈلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە نوپۇس قېرىلىشىش بار، ئۆي مۈلۈك بازىرىدا چۆكۈش بار، ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ چۆكۈشى بۇنىڭ پۇل مۇئامىلە بازىرىغا، پاي چېكى بازىرىغىمۇ تەسىر كۆرسەتتى. يەرلىك ھاكىمىيەتنىڭكى مالىيەسىدە قىزىل رەقەم كۆرۈلدى، ئىشسىزلىق ئارتتى، مانا مۇشۇنداق مەسىلىلەر بار. ئۇنىڭ ئۈستىگە تۇغۇش نىسبىتى تۆۋەنلەپ كەتتى. شۇڭا مۇشۇنداق شارائىت ئاستىدا خىتاي ئۆزىنىڭ ھازىرقى سىياسىتىنى تەڭشىمىسە، يەنى جازا لاگېرلىرىدىكى ئۇيغۇرلارنى قويۇپ بەرمىسە، مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئەمەلدىن قالدۇرمىسا، بۇرنىغا يەۋېرىدۇ. ئۇ يەنە ئامېرىكىنىڭ، ياۋروپانىڭ سېتىۋېلىش كۈچى بار بازارلىرىغا تۈزۈك بارالمايدۇ. دېمەك، خىتاي غەربكە، ئامېرىكا بازىرىغا بۇرۇنقىدەك ئەركىن كىرەلمىگەندىن كېيىن، مۇشۇنداق تۈركىيەدەك، ئوتتۇرا شەرقتىكى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئىقتىسادىي جەھەتتە ئاجىزراق، ئەمما ئاچ كۆز، پىرىنسىپنى تونۇمايدىغان دۆلەتلەرنى ئۆزىگە ھامىي قىلىپ، يەنە بىر يوچۇقلارنى تېپىپ، بۇرۇنقىدەك ئىقتىسادنى ئىلگىرى سۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقاندەك تۇرىدۇ. مەيلى قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى بۇنىڭدىن كېيىن ياخشىراق، بۇرۇنقىدەك ھالەتكە يېتىش ئۈچۈن چوقۇم دۆلەت ئىچىدىكى سىياسىتىنى، تاشقى سىياسىتىنى تەڭشىشى كېرەك. يەنى ئۆزىنىڭكى جىنايىتىنى تونۇپ، كەمچىلىكىنى تۈزەتكەن يوسۇندا ئىش قىلمىسا، سەككىز سانائەت توپى قۇرامدۇ، ئوتتۇزنى قۇرامدۇ، توققۇزنى قۇرامدۇ، كۆزلىگەن مەقسەتكە يېتەلمەيدۇ. لېكىن خىتاينىڭكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتى بۇرۇنقى چاغلارغا يەتمەيدۇ. بۇرۇنقى چاغلار ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللىرى، ئىككى مىڭ ئون نەچچىنچى يىللىرىدىكى ياخشى گۈللىنىش ۋەزىيىتى ئەمدى بارلىققا كەلمەيدۇ. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە، ئەركىن تۇنىياز مەزكۇر يىغىندا ئۇيغۇر رايونىنىڭ بايلىق مەنبەسى ۋە جۇغراپىيىلىك ئەۋزەللىككە ئىگە رايون ئىكەنلىكىنى، شەرق بىلەن غەرب ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدىغانلىقىنى، بۇ رايوندا ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ سەككىز چوڭ كەسىپ گەۋدىسىنى بەرپا قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پروفېسسورى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە

ئۆتكەن ئون يىلدا ئۇنىڭغا نۇرغۇن مەبلەغ سېلىندى گەرچە بۇ قۇرۇلۇش ئافرىقا ۋە باشقا نۇرغۇن جايلاردا مەلۇم تەرەققىياتلارغا ئېرىشكەن بولسىمۇ ئەمما نۇرغۇن كىرىزىس ۋە قىينچىلىقلارغىمۇ دۇچ كەلدى بولۇپمۇ كوممۇنىست خىتاينىڭ ئىجتىمائىي ئادالەتكە دەۋر تەرەققىياتىغا ۋە كىشىلەرنىڭ ئىرادىسىگە زىت رەزىل ھەرىكەتلىرى جۈملىدىن شى جىنپىڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ئىقتىساد ۋە سودىدىكى خەلقئارا قائىدىلەرگە ئەمەل قىلماسلىقى تۈپەيلىدىن نۆۋەتتە ئامېرىكا قاتارلىق بىر قىسىم دېموكراتىك دۆلەتلەر خىتايغا تۇتقان پوزىتسىيىسى ۋە سىياسىتىنى ئۆزگەرتتى شۇڭلاشقا پۈتكۈل بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى كىرىزىسقا ئۇچراۋاتقان مۇشۇنداق ۋەزىيەتتە خىتاينىڭ تەرەققىيات ئىستىقبالى ناچار دەپ قارايمەن بۇنىڭدىن باشقا خىتايدىكى ئۆي مۈلۈك بازىرى

قەيسەر مىجىت ئەپەندى خىتاينىڭ ئاتالمىش سەككىز چوڭ كەسىپ گەۋدىسىگە تەۋە بولغان مەھسۇلاتلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بولغان باغلىنىشى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى ئۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنغان بىر يىل مابەينىدە ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا قاراتقان تەكشۈرۈش نىشانى كۈنتاختا پەمىدۇر ۋە پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئاساس قىلغان شارائىتتا خىتاينىڭ يەنىلا بۇ ساھەدىكى ئىقتىسادىي تەرەققىيات پىلانىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ھازىرغا قەدەر خىتاينىڭ ماللىرىغا نىسبەتەن ئېيتقان ۋاقىتتا مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ بىزنىڭ رايونىمىزدىن چىققان مۇشۇنداق پاختا مەھسۇلاتلىرى پاختا خام ئەشيا قىلىپ ئىشلەتكەن كىيىم كېچەكلەر ۋە كۈنتاختا ھەتتا پەمىدۇرلارغىچە مۇشۇنداق ئامېرىكا ھۆكۈمىتى جازا قويدى يەنى ئۇ ماللار ئامېرىكا بازىرىغا كىرەلمەيدۇ ئەگەر شۇنى ئەكىرمەكچى بولسا بۇ تەكشۈرۈلۈپ بايقالسا يا قايتۇرۇۋېتىلىدۇ يا مۇسادىرە قىلىنىدۇ. ھازىر چېگرا ئاشۇ دېڭىز پورتلىرىدا ئاشۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق دەپ تۇتۇپ تۇرۇلغان ماللارنىڭ مىقدارىمۇ نەچچە مىلياردقا، نەچچە يۈز مىليون دوللارغا بارىدىكەن ھازىر. ئەمدى خىتاي مۇشۇنداق شارائىتتا نېمە ئۈچۈن يەنە مۇشۇ ساھەگە قىزىقىدۇ دېگەن ۋاقىتتا، خىتاي يەنە ئەتراپتىكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى، ئوتتۇرا شەرقتىكى، دۆلەتلەرنى ۋە شەرقىي ياۋروپادىكى دۆلەتلەرنى يەنە ئالداپ كۆزىنى بوياپ كېتەلەيدۇ ئىشلەپچىقارسام يەنە يا ئۇ شەكىلدە يا بۇ شەكىلدە بۇ ماللىرىمنى ئوراپ قاچىلاپ ماركىسىنى ئۆزگەرتىپ يەنە ساتالايمەن دەپ ئويلاۋاتقان گەپ شۇڭا مۇشۇ ساھەلەرگە ياكى بولمىسا بىز تاشقى سىياسىتىمىزنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق بۇ ساھەلەرگە مەبلەغنى سېلىۋەرسەك تەرەققىي قىلدۇرساق تەرەققىي قىلساق

ئەمما بۇ جازا سەۋەبلىك خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىدە ياخشىلىنىش بولمايدۇ چۈنكى ئۇنىڭ پۈتكۈل شەرقىي تۈركىستانغا قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئۆزىگە خاس پىلان ئىدېئولوگىيىسى مەقسىتى ۋە سىياسىتى بار شۇڭا خىتاي ھازىر ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىر بەلباغ بىر يول بويىدىكى دۆلەتلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمىگە پەرۋا قىلمايدىغان ياكى سەل قارايدىغان دۆلەتلەر بىلەن كۆپرەك سودا قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەۋاتىدۇ دەپ ئويلايمەن